ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນໃຊ້ວາລະການເປີດກອງປະຊຸມເຈລະຈາລະດັບສູງປະຈຳປີ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອພະຍາຍາມຫາທາງຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ກຳລັງເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ກ່ຽ ວກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຫຼື ຢ່າງນ້ອຍຈະນຳເອົາບາດກ້າວທີ່ດີເຂົ້າມາ ແຕ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ການໃຊ້ຖ້ອຍຄຳທາງການທູດນັ້ນ ເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ຢຸດຢັ້ງການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງຈີນ ຢູ່ໃນເຂດນ້ຳທີ່ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ ຜູ້ສື່ຂ່າວ VOA ນິກກີ ຊິງ ປະຈຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນທັງຫຼາຍ ທີ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແມ່ນເປັນຍ້ອນວິທີການແບບບຸກລຸກໃນການອ້າງເອົາກຳມະສິດເລື່ອງເຂດນ້ຳແດນດິນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ຂອງຈີນ. ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ຈອນ ແຄຣີ ກ່າວວ່າ ການພົວພັນທາງດ້ານການທູດຕື່ມແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ.
We have taken no position on any of the claims of any claimant.

ໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຜ່ານລະບຽບຂອງກົດໝາຍ ຜ່ານທາງການທູດ ຜ່ານການເຈລະຈາກັນ ແລະ ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໝົດທຸກປະເທດໃຫ້ຊອກຫາການແກ້ໄຂທາງການທູດ ຊຶ່ງໄດ້ເປັນພື້ນຖານຂອງມາດຕະ ຖານສາກົນ ແລະ ໃນຕົວບົດກົດໝາຍ. ຈີນໄດ້ກ່າວຫາວໍຊິງຕັນຕະຫຼອດມາວ່າ

ໃນເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ ຊຶ່ງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ຄວນເປັນເວທີເພື່ອໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນທຸກໆຝ່າຍ ບໍ່ຄວນເປັນສະໜາມເພື່ອການແຂ່ງຂັນກັນ ແຕ່ຄາດກັນວ່າຈະມີການຕັດສິ ນຂອງສານສາກົນໃນໄວໆນີ້ ກ່ຽວກັບການອ້າງເອົາກຳມະສິດໃນທະເລຈີນໃຕ້ເກືອບທັງໝົດຂອງຈີນ ຊຶ່ງບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ປັກກິ່ງ

ຈາກສູນກາງສຶກສາດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ນານາຊາດ ຫຼື CSIS ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າການຕັດສິນນັ້ນຈະນຳໄປສູ່ການຢຸດເຊົາ ຫຼື ແມ່ນກະທັ້ງເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຈີນໃນການກໍ່ສ້າງຖົມເກາະດອ ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເປັນເຂດແຂ່ງຂັນທາງທະຫານນັ້ນຊ້າລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ບາງສ່ວນຂອງການຕັດສິນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈີນຈະປະຕິເສດມັນກໍຕາມ ບາງທີຈະປະຕິບັດຕ າມຢ່າງງຽບໆ ຍົກຕົວຢ່າງ ທ່ານນາງ ເກລເຊີ ກ່າວວ່າ ຈີນອາດຍຸຕິການແຊກແຊງໃນການເຄື່ອນໄຫວຫາປາໃນເຂດນ່ານນ້ຳທະເລຈີນໃຕ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານນາງກໍມອງບໍ່ເຫັນວ່າແຕກຕ່າງລະຫວ່າ ງວໍຊິງຕັນ ແລະ ປັກກິ່ງ ຈະຫຼຸດໜ້ອຍລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າ ມັນອາດຈະຊ່ວຍໃນການເປີດການເຈລະຈາຫາລືກັນ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA